ມາຈາກໃສ ເຮົາໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຈາກເຄື່ອງດື່ມທີ່ໃສ່ນ້ຳຕານ ເຊັ່ນ ກາເຟ ນ້ຳອັດລົມ ແລະ ນ້ຳຫວານຊະນິດຕ່າງໆ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານ້ຳອັດລົມປ໋ອງໜຶ່ງນັ້ນຜະສົມນ້ຳຕານປະມານ 12 ບ່ວງຊາ ນອກຈາກນີ້ ເຮົາກໍໄດ້ຮັ ບນ້ຳຕານຈາກການກິນເຂົ້າໜົມທີ່ມາຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນເຂົ້າໜົມທີ່ຜະສົມນ້ຳຕານຫຼາຍ ຈາກການກິນກະແລັມ ເຂົ້າໜົມເຄັກ ເປັນຕົ້ນ ນອກເໜືອຈາກນີ້ເຮົາຍັງໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຈາກອາຫານສຳເລັດ ຮູບທັງຫຼາຍທີ່ບັນຈຸໃນກະປ໋ອງ ເຊັ່ນ ໝາກໄມ້ດອງ ນ້ຳໝາກໄມ້ກະປ໋ອງ ທີ່ມີການເພີ່ມນ້ຳຕານເພື່ອໃຫ້ຄວາມຫວານ ສະນັ້ນເມື່ອຊື້ເຄື່ອງດື່ມ ຫຼື ເຂົ້າໜົມມາກິນ ທ່ານຜູ້ຟັງຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງຂ້າງກະປ໋ອງ ຫຼື ກະປ໋ ອງໃຫ້ດີ ເພາະຈະມີຂໍ້ມູນໃຫ້ອ່ານ ເຊັ່ນ ຄຳວ່າ ຊູໂດສ Dextrose Lextrose Fructose ແລະ Maltose ເປັນຕົ້ນ ຄຳເຫຼົ່ານີ້ໝາຍເຖິງນ້ຳຕານ ຫຼື ຄວາມຫວານ ລວມທັງນ້ຳເຜິ້ງ ຫຼື ຫົວນ້ຳຕານ ເຮົາມາຟັງນຳກັນເບິ່ງວ່ານ້ຳຕານມີຢູ່ໃນອາຫານປະເ ພດໃດແດ່ ແລະ ມີຫຼາຍປານໃດ ຕົວຢ່າງ ນ້ຳອັດລົມ 1 ແກ້ວ ມີນ້ຳຕານ 12 ບ່ວງຊາ ນ້ຳໝາກກ້ຽງ 1 ຈອກ ມີ 4 ບ່ວງຊາ ກະແລັມ 1 ຈອກ ມີນ້ຳຕານ 10 ບ່ວງຊາ ຂະໜົມອົມກ້ອນໜຶ່ງມີ 1 ບ່ວງຊາ ແລະ ກໍຍັງມີຂອງກິນອີກຫຼາຍ ປະເພດທີ່ໃສ່ນ້ຳຕານຫຼາຍ ທ່ານເຫັນບໍ່ວ່າແຕ່ລະມື້ເຮົາກິນນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ດັ່ງນັ້ນຖ້າເຮົາກິນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈົນອີ່ມ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນ້ຳຕານທີ່ຜ່ານການແປ ຮູບມາເປັນເຂົ້າໜົມ ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງນ້ຳຕານຫຼາຍ ແລະ ຈະດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນກະແສເລືອດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນສູງກະທັນຫັນ ພະລັງງານທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຈະຢູ່ໄດ້ພຽງຄາວດຽ ວ ນ້ຳຕານທີ່ສູງຂຶ້ນຈະກະຕຸ້ນອິນຊູລິນໃຫ້ຫຼັ່ງອອກມາ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຕານໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດອາການອ່ອນເພຍ ຫິວ ເມື່ອຍ ແລະ ໝົດແຮງ ບາງຄົນເມື່ອເກີດອາການເຫຼົ່ານີ້ກໍຈະກິນ ເຂົ້າໜົມ ຫຼື ອາຫານທີ່ຫວານ ຈາກນັ້ນນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຈະຍິ່ງສູງຂຶ້ນ ອິນຊູລິນກໍຫຼັ່ງອອກມາ ແລະ ນ້ຳຕານໃນເລືອດກໍຫຼຸດລົງອີກ ຖ້າຫາກທ່ານຍັງບໍ່ຫຼຸດການກິນນ້ຳຕານ ຮ່າງກາຍກໍຈະມີການວົນວຽນແບບນີ້ ຕະຫຼອດໄປ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳຕານຂຶ້ນໆລົງໆນີ້ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ໂດຍການກິນໝາກໄມ້ທີ່ຫາໄດ້ທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ໝາກກ້ວຍ ໝາກສີດາ ຫຼື ການກິນເຂົ້າກໍໄດ້ ເພາະເສັ້ນໃຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກາ ນກິນອາຫານພວກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມນ້ຳຕານຂອງຮ່າງກາຍຊ້າລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດບໍ່ຂຶ້ນໆລົງໆ ເສັ້ນໃຍໃນອາຫານຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບພະລັງງານຢ່າງສະໝ່ຳ ສະເໝີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮົາອີ່ມໄດ້ດົນອີກດ້ວຍ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົານັ້ນມີລະບົບການຈັດການອາຫານແຕ່ລະຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ ພະລັງງານທີ່ຮ່າງກາຍນຳໄປໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດກໍຄືນ້ຳຕານກູໂ ກສ ເຊິ່ງເຮົາຈະໄດ້ນ້ຳຕານ ແລະ ແປ້ງ ຫຼື ຄາໂບໄຮເດດ ເຖິງວ່າໝາກໄມ້ ຫຼື ພືດຜັກມີນ້ຳຕານຢູ່ໃນຕົວແລ້ວ ແຕ່ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຮັບເສັ້ນໃຍອາຫານຈາກໝ າກໄມ້ ແລະ ພືດໄປພ້ອມໆກັນ ອາຫານຈຳພວກແປ້ງປ້ອງກັນການບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຕານໃນເລືອດເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ເພາະແປ້ງຈະຖືກຍ່ອຍລະລາຍເປັນກລູໂກສຢ່າງຊ້າໆ ຕາມທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການ ການກິນອ າຫານຈຳພວກແປ້ງທີ່ບໍ່ຜ່ານການແປຮູບ ຫຼື ປຸງແຕ່ງນັ້ນ ຈະມີຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ຫຼື ເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ເຂົ້າຈີ່ ຈະສາມາດຊ່ວຍຮັກສາລະດັບນ້ຳຕານໄດ້ຄົງທີ່ ແລະ ໄດ້ດົ ນ ແລະ ການປ່ອຍອິນຊູລິນນັ້ນຈະໜ້ອຍລົງ ຂ້າພະເຈົ້າມີເຄັດລັບໃນການກິນອາຫານຫວານດັ່ງນີ້ ຂໍ້ທຳອິດ ທ່ານຕ້ອງຝຶກຕົນເອງໃໝ່ ເມື່ອທ່ານຢາກກິນອາຫານ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຫວານ ໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ສົດແທນ ຈະເປັນກ ານດີກວ່າ ເພາະໝາກໄມ້ສົດມີສານອາຫານລົດຊາດຫວານຈາກທຳມະຊາດຢູ່ແລ້ວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເພີ່ມຫຍັງກໍໄດ້ ທີ່ສຳຄັນກໍຄືຄວາມພໍດີ ເທົ່ານີ້ກໍສາມາດຄວບຄຸມຕົວເຮົາເອງໄດ້ແລ້ວ ຫຼື ການກິນຈາກ ການກິນທຸກມື້ມາກິນ 2-3 ມື້ເທື່ອໜຶ່ງກໍໄດ້ ການຫຼຸດນ້ຳຕານດ້ວຍການກິນໝາກໄມ້ກໍຄືວິທີງ່າຍທີ່ສຸດ ພະຄຳຄຳພີໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຖ້າທ່ານກິນນ້ຳເຜິ້ງ ຈົ່ງກິນໃຫ້ພໍດີກັບຄວາມຕ້ອງການ ນີ້ຄືຂໍ້ຄິດສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ສ ຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳ ປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ແບບກະທັດຮັດ ເຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກ ຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກ ໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 THOMPSON ROAD SINGAPORE 298186 ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org lao@awr.org
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org l a o at awr.org
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມື້ນີ້ເຮົາມາພົບກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເພື່ອຈະນຳມາສະເໜີໃຫ້ກັບທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນຄຳສອນຂອງອົງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເຖິງການອະທິຖານຫາພຣະເຈົ້ າຢູ່ເທິງຟ້າສະຫວັນ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງດຳລົງຊີວິດຢູ່ ເມື່ອພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ກໍເທົ່າກັບວ່າການອະທິຖານຂໍຮ້ອງຂອງເຮົານັ້ນ ໄດ້ມີຜູ້ຮັບຟັງ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຈົ່ງຂໍ ແລະພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບ ຈົ່ງຊອກຫ າ ແລະພວກທ່ານກໍຈະໄດ້ພົບ ຈົ່ງເຄາະ ແລ້ວຈະມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້ແກ່ທ່ານ ດ້ວຍວ່າທຸກໆຄົນທີ່ຂໍກໍຈະໄດ້ຮັບ ຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຊອກຫາກໍຈະໄດ້ພົບເຫັນ ແລະຜູ້ໃດທີ່ເຄາະກໍຈະໄດ້ມີຜູ້ໄຂປະຕູໃຫ້ ມີຜູ້ໃດໃນພວກທ່ານ ທີ່ເອົາກ້ອນຫີນໃຫ້ລູກຂອງຕົນ ເມື່ອລູກຂໍເຂົ້າ ຫຼືລາວຈະເອົາງູໃຫ້ຫຼືບໍ່ ເມື່ອລູກລາວຂໍປາ ພວກທ່ານທັງໆທີ່ເປັນຄົນບໍ່ດີ ກໍຍັງຮູ້ຈັກເອົາຂອງດີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງຕົນ ຈັ່ງຊັ້ນ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນອີກຈັກເທົ່າໃດ ທີ່ພຣະບິດ າຂອງພວກທ່ານທີ່ສະຖິດຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນສະຫວັນນັ້ນ ກໍຈະປະທານຂອງດີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂໍຈາກພຣະອົງ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ໃນຂໍ້ຄວາມນີ້ ພຣະເຢຊູຊົງກຳລັງບອກທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າວ່າ ເຮົາສາມາດທູນຂໍສິ່ ງດີຈາກພຣະເຈົ້າໄດ້ ໃນພຣະຄຳພີໄດ້ສອນວ່າ ຄົນທີ່ຂາດປັນຍາກໍໃຫ້ຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍປະຕິເສດຄຳອະທິຖານຂອງຜູ້ທີ່ຂໍຈາກພຣະອົງ ຖ້າສິ່ງນັ້ນເປັນການດີ ພຣະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໝິ່ນປະໝາດຄ ຳອະທິຖານຂອງໃຜເລີຍ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກເຮົາທຸກຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງປະທານແຕ່ສິ່ງດີໆໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ພຣະບິດາຂອງທ່ານທີ່ສະຖິດຢູ່ໃນຟ້າສະຫວັນນັ້ນ ພຣະອົງຊົງບັນດານໃຫ້ ດວງອາທິດຂອງພຣະອົງສ່ອງແສງສະຫວ່າງແກ່ຄົນດີແລະຄົນຊົ່ວເທົ່າໆກັນ ແລະໃຫ້ຝົນຕົກໃສ່ຄົນຊອບທຳແລະຄົນອະທຳເທົ່າໆກັນ ນີ້ຄືຄຳເວົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາບໍ່ວ່າຈະຮັ່ງມີ ຫຼື ທຸກຍາກ ບໍ່ ວ່າຈະຊົ່ວ ຫຼື ດີ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະຢູ່ບ່ອນໃດ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆ ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຄືກັນໝົດທຸກໆຄົນ ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຮັບຟັງສຽງຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນຜິ ດບາບປານໃດກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຟັງຄຳອະທິຖານຂອງພວກເຮົາຢູ່ສະເໝີ ການອະທິຖານຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນມີບົດຮຽນອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຄື ການຍອມຮັບວ່າເຮົາເປັນຄົນທຳມະດາ ເປັນມະນຸດທີ່ມີເ ຂດຈຳກັດ ສ່ວນພຣະເຈົ້ານັ້ນມີຣິດມີອຳນາດເໜືອກວ່າທຸກສິ່ງ ພຣະອົງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ພຣະອົງເປັນນິຣັນ ຄັ້ງໜຶ່ງໃນປະສົບການຊີວິດຂອງ ໂຣມັນ ເຣແກນ ເຊິ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ປ ະເທດມະຫາອຳນາດຂອງໂລກ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຖືລະຫັດລັບຂອງລະເບີດນິວເຄຼຍທີ່ຈະສົ່ງໄປທຳລາຍສັດຕູ ຫຼື ຊາດໃດກໍໄດ້ ແຕ່ເມື່ອເມຍຂອງເພິ່ນ ນາງ ແນນຊີ ເຣແກນ ຕ້ອງເຂົ້າໂຮງໝໍເພື່ອການຜ່າຕັດເທື່ອ ສຳຄັນ ປະທານາທິບໍດີ ເຣແກນ ກໍຢ້ານວ່າການຜ່າຕັດນັ້ນອາດຈະບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຍ້ອນການທີ່ລາວຮັກເມຍຂອງລາວ ລາວຈຶ່ງພະຍາຍາມເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອຊ່ວຍເມຍຂອງລາວ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ປະທານ າທິບໍດີ ເຣແກນ ຍອມຮັບນັ້ນກໍຄື ທ່ານໄດ້ຄຸກເຂົ່າອ້ອນວອນອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ວຍດຳເນີນໃນການຜ່າຕັດນັ້ນໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງທີ່ດີ ທ່ານ ເຣແກນ ກ່າວວ່າ ພຣະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ທີ່ ໃຫ້ຊີວິດແກ່ເມຍຂອງລາວໄດ້ ເມື່ອກ້າວມາເຖິງຈຸດໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ເຂົາຜູ້ທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ຍັງບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໃຫ້ຊີວິດແກ່ເມຍຂອງຕົນເອງໄດ້ ເພິ່ນຈຶ່ງຮ້ອງຂໍຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຊົນຢູ່ ແມ່ນ ແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະເຫດນີ້ແຫຼະ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກຂໍ ເພື່ອຈະໄດ້ຕາມທີ່ຂໍຈາກພຣະເຈົ້າ ການຂໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະຂໍດ້ວຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ແຕ່ເພື່ອປະໂຫຍດໃນທາງທີ່ດີຂອງຕົນເອງ ເຊັ່ນ ພໍ່ແມ່ ອະທິຖານຂໍໃຫ້ລູກເປັນຄົນທີ່ດີ ແລະ ເຊື່ອຟັງພໍ່ແມ່ ຂໍໃຫ້ລູກເຕົ້າໄດ້ຕັ້ງໃຈຮ່ຳຮຽນ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າໃຫ້ສະຕິປັນຍາໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກງານຕ່າງໆ ໃນການປະຕິບັດຕົນເປັນຄົນ ດີ ບໍ່ໄດ້ມີການຜິດຖຽງ ຫຼື ຜິດໃຈກັບຄົນອື່ນ ອະທິຖານຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຊົງໃຫ້ອະໄພ ແລະ ອວຍພອນແກ່ເຂົາ ສຳລັບຄົນທີ່ເຮັດວຽກງານ ກໍຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຊົງຊ່ວຍສອນໃຫ້ເຂົາເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ອົດ ທົນ ແລະ ຊື່ສັດໃນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ອົດທົນເພື່ອເພື່ອນຮ່ວມງານນຳກັນ ຂໍຄວາມຮັກຈາກພຣະອົງ ຂໍສະຕິປັນຍາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດ ຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຈົ່ງຊົງຮັກສາຄວາມເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ແລະ ອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດບອກໃຜໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງກໍສາມາດອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າພຣະອົງຊົງຮັບຟັງຄຳອະທິຖານ ແລະ ຈະປະທານໃຫ້ຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງເຫັນວ່າເໝາ ະສົມ ນອກຈາກການຂໍແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາສະແຫວງຫາພຣະພອນຂອງພຣະເຈົ້າ ສະແຫວງຫາການໃຫ້ອະໄພບາບຂອງພຣະເຈົ້າ ການທີ່ພຣະເຢຊູເນັ້ນໃຫ້ເຮົາຂໍ ສະແຫວງຫາ ແລະ ເຄາະ ເປັນການຢ້ຳວ່າທຸກຄົ ນສາມາດເຂົ້າຫາພຣະເຈົ້າໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຕົວຢ່າງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງຍົກຂຶ້ນມາກໍຄື ມີໃຜແດ່ ເມື່ອລູກຂໍເຂົ້າໜົມປັງແລ້ວຈະເອົາຫີນໃຫ້ແທນ ຫຼື ລູກຂໍປາຈະເອົາງູໃຫ້ແທນ ເມື່ອລູກຫິວຂໍເຂົ້າກິນ ພໍ່ແມ່ຈະເອົ າສິ່ງທີ່ລູກກິນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກິນຫຼືບໍ່ ຫຼື ເມື່ອລູກຂໍປາເພື່ອກິນເປັນອາຫານ ພໍ່ແມ່ຄົນໃດຈະເອົາງູໃຫ້ລູກກິນແທນ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແມ່ນຫຼືບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ດ້ວຍເຫດນີ້ພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາຈະຍິນດີຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງ ຂໍສິ່ງດີໆຈາກພຣະອົງ ບາງທ່ານອາດຈະຖາມວ່າ ຂໍເລກຂໍຫວຍຈະໄດ້ບໍ່ ຂໍ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຕອບໃຫ້ເລີຍກໍໄດ້ ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຊື້ເລກຊື້ຫວຍນັ້ນມາຈາກໃສ ກໍມາຈາກເງິນທີ່ຄົນອື່ນເສຍໄປ ນີ້ກໍຄືການພ ະນັນນັ້ນເອງ ເຊິ່ງເປັນການຂໍທີ່ເຫັນແກ່ໂຕ ເອົາແຕ່ປະໂຫຍດສຳລັບຕົນຝ່າຍດຽວ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງມີເລື່ອງການອະທິຖານອີກຫຼາຍຢ່າງ ໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເຮົາອາດຈະໄດ້ນຳເອົ າເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວນີ້ມາເວົ້າສູ່ກັນຟັງອີກ ສຳລັບມື້ນີ້ເວລາໝົດລົງແລ້ວ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າໂດຍອາຈານສິງຫາ ໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້

ເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໃນຄັ້ງໜ້າ ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະ ນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມຮັບຟັງໃນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົ ດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່
ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ